اهي سڀ رڳا نالا آهن جي اوهان پاڻ ۽ اوهان جي پيئن ڏاڏن مقرر ڪيا آهن. الله ان جي ثابتيء جو ڪو دليل نازل نه ڪيو آهي. هي رڳو گمان تي هلندا آهن ۽ جيڪي سندن جيء سڌ ڪندا آهن تنهن تي به ۽ بيشڪ سندن پالڻهار کان وٽن هدايت آئي آهي.